يعني سورة احزاب سورة احزاب پيا پڙهون ۽ هن ۾ پهرين الله تعالٰي فرمايو ته اي نبي اتق الله ۽ ڪافرن جي چئي تي نه هل ۽ پنهنجي منافقن جي چئي تي نه هل بيشڪ الله جيڪو آ سو علم ڄاڻي ٿو ۽ حڪمت وارو آهي ۽ جيڪو اسان تو تي وحي ڪيو آهي ان مطابق تون هل ان تي هل ۽ بيشڪ الله تعالي خبر رکندڙ آهي، علم وارو آهي، هل تعملون خبيرا ۽ الله تي ڀروسو ڪر ۽ الله تنهنجي لاء ڪافي آهي سڀ ڪنهن ڳالهه منجهه ته تنهنجي تنهنجا سڀ ڪم ٺاهيندڙ آهي ۽ ان کان پوء فرمائين ته ڪنهن دل ڪنهن سيني منجهه ٻه دليون ڪونهن ڪو ۽ ان کان پوء فرمائين ته پنهنجو زالون جيڪي جن کي تئين ظهار ڪري ۽ چئو ٿا ته اسان جي مائرن وانگي آهيو يا مائرن جي پٺ وانگي آهيو توهان کي طلاق آهي ته اهو سلسلو سڄو غلط آهي ٻه مائرون توهان جون نٿي ٿي سگهن هڪڙي توهان کي ڄڻيو آهي ۽ ٻي جيڪا وري زال ڪيو ان کي وري ماء ٿا ڪيو اها ٻئي ٻئي اها ڳالهه غلط آهي ۽ ڪنهن ماڻهوء جا ٻه پيء ڪو نه ٿا ٿي سگهن ۽ جنهن کي تئين سڏيو ٿا پٽيلو ڪري پٽ ٿا ڪري سڏيو سو توهان جو پٽ نه آهي پٽ ان جو آهي جنهن هن کي مطلب ته ڄڻيو آهي ۽ ماء ان جي اها آهي جيڪا جنهن هن کي ڄڻيو آهي اهي ٽي ڳالهيون آهن جيڪي وات سان تئين چئو ٿا

۽ جن ماڻهن کي سڏيو ٿا مطلب ته پٽيلا ڪري انهن کي پٽ جي پيء ان جي نالي سان نه سڏيو گارجين جي نالي سان نه سڏيو پر ان کي پنهنجي سندن اصل جيڪي پيئر آهن انهن جي نالي سان سڏيو ادعوهم لآبائهم انهن جي پيئرن جي نالن سان انهن کي سڏيو هو اقسط عند الله اهو وڌيڪ صحيح آهي وڌيڪ قسط، قسط جي معنيٰ آهي ته پوء انصاف واري ڳالهه اها وڌيڪ انصاف واري ڳالهه آهي جو انهن کي سندن اصل پيئرن جي نالي سان سڏايو. هاڻ هتي ذڪر ايندو حضرت زيد بن حارثه جو جنهن کي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم پٽيلو ڪري سمجهيو پوء وري انهي کي زيد بن حارثه سڏيو زيد بن محمد ڪري نه سڏيو. ۽ انهيء جيڪڏهن شادي ڪا ڪئي آهي وري انهيء کي طلاق ڪئي آهي ته توهان جو پٽ ڪونهي ته اهو جيڪو اڳ ۾ توهان جي ذهن ۾ خيال هو ته ڀئي هي پٽ آهي انهيء ڪري پٽ جي زال جيڪا آهي سا نونهن ٿي ويو نونهن سان شادي نٿي ڪري سگهجي پوء اهو جيڪو آهي ڳالهه غلط آهي ڇو جو هي توهان جو اصل پٽ نه آهي پٽ ان جو آهي جنهن کي ڄڻيو آهي جنهن جو هي تخم آهي فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ جيڪڏهن انهن کي انهن جي پيئرن جي توهان کي نالن جي خبر نه آهي ته اصل پيئر ڪير آهن جي خبر نه آهي ڪي ماڻهو هوندا آهن جن جي خبر نه هوندي ته پوء هو توهان جا ڀائر آهن اسلام ۾ دين ۾ ۽ توهان جا موالي آهن توهان جا مطلب ته دوست آهن مددگار آهن انهن کي پنهنجو ان لحاظ کان سڏيو

وڪان الله غفورا رحيما هاڻي هتي غفور رحيم الله تعالي فرمايو پاڻ کي ۽ اسان عرض ڪيوسون ته ڪيترا الله تعالي جا هن ۾ نالا آهن هن سورت منجهه وري وري اچن ٿا هاڻي فرمائي ته النبي اوليٰ بالمؤمنين من انفسهم نبي پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم جيڪو آهي سو وڌيڪ آهي بهتر آهي توهان جي لاء، مؤمنن جي لاء، يعني اهو يعني جنهن کي عزت ڏجي اهو وڌيڪ سڀني کان آهي عزت جي لائق، محبت جي لائق جو ان سان عزت ڪجي، من انفس هم، ماڻهن کي پنهنجي پاڻ سان جيڪا محبت ٿو ڪري ان کان وڌيڪ جيڪو آهي سو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم سان پنهنجي ماء پيء کان وڌيڪ عزت جيڪا آهي محبت جيڪا آهي سا نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم سان هجي پهرين نبي سان پوء ماء پيء سان پوء پنهنجي پاڻ سان پوء پنهنجي ٻين مٽن مائٽن سان اهڙي نموني سان پوء ان جون حديثون آهن ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي حضرت عمر چيو ته آئون توهان سان محبت ڪريان ٿو پر آئون پنهنجي پاڻ سان يا پنهنجي پيء سان يا فلاڻي سان وڌيڪ پوء پوء وري چئي ته نه تيستائين تون مون سان محبت نٿو ڪرين جيستائين پنهنجي پاڻ کان وڌيڪ مون کي سان محبت ڪر پوء حضرت ڪو وقت وري اهڙو آيو جو حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه چيو ته يا رسول الله هاڻ آئون توهان کي سڀني شين کان وڌيڪ محبت ٿو ڪريان ۽ پنهنجي پاڻ کان به پنهنجي ماء پيء کان به وڌيڪ پوء اهو جڏهن ليول پهچندي محبت جي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ته ان وقت ڄڻ انسان جي محبت هوندي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ۽ انهي جو ڄڻ عشق رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان خلوص وارو سچو هوندو هتي فرمائي ته نبي اوليٰ بالمؤمنين سڀني کان اڳ ۾ اهو آهي مطلب وڌيڪ اهم آهي جو ان سان محبت ڪجي وازواجه امهاتهم ان جي ڳالهه اڳ ۾ ايندي سندس زالون جيڪي آهن محمد پاڪ صلي الله عليه وسلم جون ازواج مطهرات جيڪي آهن سي ته انهن جون مائرون آهن هاڻي قيامت تائين اهي ڄڻ مائرون آهن پنهنجو مطلب ته اهي جيڪي انهي زماني جا ماڻهو هئا انهن ان جي معنيٰ اها هئي ته اهي شادي نٿا ڪري سگهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي وفات کان پوء مطلب ته اهي انهن تي حرام آهن جيئن مائرون حرام آهن اصل هاڻي اتي هڪڙو ڄڻ اهو خيال ٿيو ته هڪڙي ته اها ماء آهي جيڪا توهان جي توهان کي جيڪا ڄڻي ٿي اها توهان جي ماء رسول پاڪ صلي وسلم جي زماني جا ماڻهو انهن انهن جي مائرون جن انهن کي ڄڻيو سا انهن جي اصل ماء آهي اها به حرام آهي ان سان شادي نٿي ڪري سگهجي ٻيو جن کير پياريو آهي انهن ماڻهن کي اها ماء وانگي آهي ۽ انهي جي انهي جي ڌي يا ٻي مطلب ته اولاد جيڪو آهي سو جيڪڏهن مون کي مثلاً ڪنهن کي کير پياريو آهي الف کي ته انهي مائي جا ٻيا جيڪي به آهن سي هُن ماڻهو جي لاء حرام آهن يعني اهي هن جي لاء محرم آهن ائين جيئن پنهنجا ڀائر سڳا، ڀينرون سڳيون، يا پنهنجي ماء سڳي مطلب اهو رشتو ٿي ويو کير واري سان يعني هڪڙو رت جو تعلق ٿيو ٻيو کير جو تعلق ٿيو ٽيو هي نبوت جو تعلق ٿيو ته نبي جون جيڪي زالون آهن سي توهان جي لاء مائرون آهن بس سدائين ان سان ڪو شادي نٿو ڪري سگهي هاڻي اهو اڳتي ايندو ته پوء ماڻهو ڪو ماڻهو هو جيڪو پيو چوي پنهنجو جڏهن رسول پاڪ صلي وسلم گذاري ويندو آهي ڏسو ماڻهن جا خيال تمام وڏي يعني ڪهڙو خيال هي مري وڃي ته آئون هن جي زال سان شادي ڪريان. اهڙا ماڻهو هئا پر رسول پاڪ صلي وسلم کي مختلف نمونن سان ماڻهن جيڪو آهي سو ايذاء پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي هتي ايذاء جي ڳالهه گهڻي آهي هن سورت منجه پنهنجي ايذاء جي ته رسول پاڪ صلي وسلم کي ماڻهو ايذاء جيڪي پهچائين ٿا اهي اهڙا آهن اهي اهڙا آهن اهي ايذاء نه پهچائين ان ايذاء پهچائڻ وارن تي لعنت آهي اها هن ڳالهه هن سورت منجه هاڻي هي سورت اهڙي آهي توهان پاڻ اڳ ۾ ڏٺيسون ته سورت جيڪا هئي نور ان ۾ جي ايڪسٽرنل فورسز آهن جيڪي ايذا پهچائين ٿا يعني افڪ جو معاملو حضرت عائشه رضي الله تعالٰي جو جي متعلق ڪيا ويو ته اهي ٻاهريان ماڻهو هئا ڌاريان ماڻهو هئا منافق هئا جن ايذا ٿي پهچايو سورت حجرات ۾ سورت ڇا تحريم ۾ تحريم جيڪا ڇاهٺ نمبر سورت ان ۾ ڏٺوسون ته گهر جا ڀاتي جيڪي آهن سي ڪنهن نموني سان ايذا پهچائين ٿا ازواج مطهرات جي طرفان ايذا جي تڪليف جي ڳالهه جيڪا ٿي اها سورت تحريم ۾ آئي ته هاڻي ايڪسٽرنل فورس

اسان جي لاء هي سهولت ڪريو، هي ڪريو، هو ڪريو ته اهو اهي به ڳالهه هن سورت ۾ ۾ ٻئي آهن ايڪسٽرنل ايذاء ۽ انٽرنل ايذاء ٻنهي جي ڳالهه هن ۾ آهي ۽ سورت نور ۾ ايڪسٽرنل ايذاء جي ڳالهه آهي ۽ سورت تحريم ۾ انٽرنل ايذاء جي ڳالهه آهي مطلب ته اهڙي نموني سان سمجهجي ته هي ٻنهي جو ڄڻ هڪڙو وچ ورتل گڏيل ڳالهه آهي. ان ڪري هتي ايندي اها ڳالهه ته امهات المومنين چيو ته اسان سان هي ڳالهيون ڪريو، هي ڳالهه اسان کي سهولت ڏيو، هي سهولت ڏيو. پوء الله تعاليٰ وٽان هينئر حڪم آيو ته هنن کي چئو، تنهنجي گهر وارن کي چئو ته جيڪڏهن توهان کي دنياداري کپي ته پوء اچو ته آئون مون وٽ جيڪو آهي سو آئون توهان کي ڏيان ۽ توهان کي طلاق ڏئي ڇڏيان، توهان وڃو هليون بس. مون کي ڪونه کپو، پر جيڪڏهن توهان کي الله کپي ۽ رسول کپي ۽ آخرت کپي، جنت کپي، ته پوء توهان جهڙو منهنجو حال آهي، مون سان اهڙي نموني سان توهان هلندؤ. آئون مطلب جيڪڏهن بک آهي ته بک آهي، جي سک آهي ته سک آهي، جي کائڻ پيئڻ جي ڳالهه آهي ته آهي، جي لٽو ڪپڙو آهي ته آهي، جي ناهي ته ناهي، مطلب جهڙو آئون آهيان تهڙو توهان سان. پوء اها ڳالهه ڄڻ هتي ايندي اڳتي ته اهڙي نموني سان. آهي ته هن ۾ اولو الارحام پنهنجو ازواج جيڪي آهن سي امهات آهن ان سلسلي ۾ هاڻي ڳالهه هت وري وري ٻي ڳالهه ڪنداسون اڳتي جڏهن اها ايندي ان ايذا جي ڳالهه ته اهو هتي ڄڻ هڪ انٽروڊڪٽري ڳالهه آهي ته اهي ان ڏانهن اشارو آهي اتي وري تفصيل سان ڳالهه اڳتي ايندي

انهن کي توهان Inheritance نه ٿا ڏئي سگهو، ورثو انهن جو نه آهي. جيڪي وارث آهن توهان جا جيئن سورة نساء ۾ منجهه آيو ته ڪهڙا ڪهڙا وارث آهن مطلب ته جيڪو ماڻهو گذاري ويندو باقي هاڻي ڪجهه ڪنهن سان چڱائي ڪري ٿو ڪنهن کي ڪو ڏئي ٿو پنهنجي ان ۾ يا وصيت ڪري ٿو وڃي ته منهنجي مال ملڪيت مان هي ايترو حصو هن فلاڻي ماڻهو کي منهنجو دوست آهي يا منهنجا مائٽ آهي يا پري جو يا انهي کي ڏجو ڀلي باقي جن جو وراثت ۾ حصو نه آهي اهڙن ماڻهن جو جن کي توهان ڀائر ٿا سڏيو يا دوست ٿا سڏيو يا پٽ ٿا سڏيو يا ڇا انهن جو وراثت ۾ نه آهي ان وقت ڄڻ اهو اصول هو ته جنهن کي پٽ سڏبو ته پوء اهو وارث ٿيندو هو حضرت ابراهيم عليه السلام کي اڃا جڏهن حضرت اسماعيل حضرت اسحاق نه ڄاوا هئا تڏهن پوء الله تعالٰي کي چيائين ته منهنجو وارث ڪير ٿيندو هي جيڪو نوڪر آهي منهنجي گهر منجهه فلاڻو اهو منهنجو نه وارث ٿيندو، مون کي وارث ڪونه ڏنو اٿئي، الله تعاليٰ سان اها شڪايت پئي ڪيائين، تورات منجه ائين لکيل آهي ته هتي ڄڻ وارث ڪونه ٿيندو، نوڪر نه ڪو چاڪر نه ڪو توهان جو مائٽ ٻيو جيڪو پري جو دوست نه ڪو احباب توهان جو وارث ٿيندو، وارث آهن توهان جا جيڪي مائٽ يوٽيرين ٽائيز وارا جيڪي بطن سان واسطو رکن ارحام اولو الارحام رحم وارا، رحم معنيٰ رحم، رحم يوٽيرين، Uterus، کي چئبو جنهن ۾ ٻچي داني جنهن ۾ ٻار وڏو ٿو ٿئي اندر پيٽ ۾ انهي کي چئبو يوٽيرين ٽائيز وارا ارحام رحم وارا رحم انهي مان رحم ۽ رحمان ۽ رحيم ٻئي ان لفظ منجهان نڪتا آهن جو الله تعاليٰ وڌيڪ رحيم آهي وڌيڪ رحمان آهي ٻئي لفظ رحم منجهان نڪتا آهن يوٽيرس منجهان نڪتا آهن مطلب ته ساڳي روٽ منجهان اهي لفظ آهن

پنهنجو حصو پٽن کي، پوء ڌيئرن کي، پوء پنهنجي پيئرن کي، پوء مائرن کي، پوء وري جيڪي ٻيا مائٽ مٽ هوندا انهن کي، پوء انهن جو ڄڻ ليولس آهن وراثت جون، ورثي جون، اهي جيڪي جو تفصيل اچي ويو هليو سورة النساء ۾. واولو الارحام بعضهم اوليٰ ببعض في ڪتاب الله، في ڪتاب الله الله جي ڪتاب ۾، الله جي ڪتاب ۾ معنيٰ ته هن قرآن ۾ به اچي ويو آهي ذڪر ته سورة نساء منجه پر ان کان اڳ ۾ جيڪي ڪتاب هئا الله تعاليٰ جا موڪليل تورات منجه ۽ انجيل منجه انهن جو ڄڻ مطلب ته ذڪر ٿي چڪو آهي اتي اچي چڪو آهي ۽ لوح محفوظ جو ڪتاب جيڪو آهي انهي منجه به ائين لکيل آهي مطلب ته جي هي في ڪتاب الله معنيٰ ٽئي معنائون معنيٰ لوح محفوظ ۾ لکيل آهي تورات ۾ انجيل ۾ زبور ۾ مطلب ته اڳي جيڪي ڪتاب هئا الله تعاليٰ موڪليا ٻين تي جن جا نالا اسان کي خبر نه آهي يا جن جو ذڪر قرآن شريف ۾ نه آهي انهن تي به لٿا ڪتاب جيڪي ته ان حساب ۾ انهن ڪتابن ۾ هن ڪتاب هي جيڪو قرآن آهي ان منجه به تفصيل جو اچي ويو سورت نساء منجه اهو ڪتاب الله ۾ اوليٰ ببعض في ڪتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ٻين مومنن ۽ ٻين مهاجرن کان وڌيڪ جيڪي هجرت ڪري آيا انهن جو به حق آهي توهان تي برابر پر انهن کان پنهنجا مٽ مائٽ جيڪي آهن سي وڌيڪ ويجها آهن ويندي انهن مهاجرن کان الا ان تفعلو الي اوليائڪم معروفا جيڪڏهن توهان پنهنجي دوستن سان ڪو معروف نموني سان ڪا چڱائي ڪرڻ چاهيو ٿا ڪنهن کي ڪو ڏيڻ چاهيو ٿا پنهنجي هٿ سان يا پنهنجي وصيت ۾ لکي ٿا ڏيو ته هيترو فلاڻي کي ڏجو منهنجي مرڻ کان پوء آئون ڏئي ٿو ڇڏيان ته پوء اهو توهان کي حق آهي ڀلي ڏيو پر اهو وراثت ۾ ۽ وصيت منجهه ون ٿرڊ کان مٿي يا ون فورٿ ڪيترو آهي ان کان مٿي نٿو ڏئي سگهجي پنهنجي زندگي ۾ رهي سگهجي جيترو وڻي اوترو. ڪان ذالڪ في الڪتاب مسطورا اهو ڪتاب منجهه لکيل آهي ڪتاب معنيٰ وري به تورات ۽ انجيل ۽ قرآن ۽ پنهنجو جيڪي به زبور يا جيڪو لوح محفوظ جو ڪتاب سڀني ڪتابن ۾ ڄڻ ائين لکيل آهي.

نوح، ابراهيم، موسيٰ ۽ عيسيٰ ۽ محمد پاڪ صلّي الله عليه وسلّم منڪ هن ۾ ۾ اچي ويا هاڻي پنج اهي ٿيا اهي پنج اهي آهن جن کي اولو العزم من النبيين اولو العزم من الرسل هنن کي ٿو چئجي يعني عزم وارا پختي عزم وارا ٻيا به نبي آهن سڀني انهن سان ميثاق آهي ان جو ذڪر جيڪو آهي سورت آل عمران ۾ اچي ويو سورت آل عمران جي ايڪاسي نمبر آيت ۾ آهي نبين ۾. سورت آل عمران ۾ فرمايائين پنهنجو ايڪاسي نمبر آيت منجهه واذ اخذ الله ميثاق النبيين جڏهن الله تعالي ميثاق ورتو نبين کان لما آتيتڪم من ڪتاب ته جڏهن ڪتاب ايندو ڪنهن به نبي تي حڪمة، نبوت ملندي، حڪمت ملندي ان کي، ثم جاءڪم رسول مصدق لما معڪم، پوء ٻيو نبي جيڪي ايندا سي ان جي تصديق ڪندا، ٻيا جيڪي ان وقت هوندا يا جيڪو اڳيون نبي هوندو پوئين جي ايندڙ نبي جي تصديق ڪندو ته فلاڻو نبي اچڻو آهي، فلاڻو نبي اچڻو آهي، جيئن حضرت حضرت ابراهيم عليه السلام تصديق ڪئي محمد صلي الله عليه وسلم جي، حضرت موسيٰ عليه السلام تصديق ڪئي محمد صلي الله عليه وسلم جي، حضرت عيسيٰ عليه السلام تصديق ڪئي، حضرت اسايا عليه السلام تصديق ڪئي محمد صلي الله عليه وسلم جي، حضرت سليمان عليه السلام تصديق ڪئي Song of Songs ۾ ۾ محمد صلي الله عليه وسلم جو نالو ان ۾ وڌو اٿس انهيء ڪري پوء

ميثاق الست بربڪم جيڪو اسان وٽ سنڌ ۾ مشهور آهي ته انهي منجهه سڀني روحن کان ميثاق ورتو ويو سڀني کان ته آئون توهان جو رب آهيان اهو سڀني کان ٿيو ۽ خصوص نبين کان وري ميثاق ورتو ويو ته توهان نبين جي پٺڀرائي ڪندؤ ان جي مدد ڪندؤ ان جو اقرار ڪندؤ ان جي تصديق ڪندؤ يا نبين کان ورتائين پنهنجو واخذتم علي ذلڪم اصري ۽ سخت قسم جو اصرار ڪري

فلاڻو نبي اچي چڪو ان جي تصديق ڪرڻ ٻنهي نموني سان ته هي قرآن سڀني نبي جيڪي گذري چڪا ان جي تصديق ڪري ٿو ۽ هن نبي صلي الله عليه وسلم جي تصديق سڀني نبين جيڪي اڳ ۾ هئا سي ڪندا ويا قالوا اقررنا قال فاشهدوا پوء الله تعاليٰ چيو هنن کي ته پوء شاهد هجو وانا معڪم من الشاهدين آئون توهان سان شاهدن ۾ آهيان فمن تولّيٰ بعد ذلڪ جيڪو ڦري ويو

واليه يرجعون جي اسلام جو دين جيڪو آهي سو سڀني نبين پکيڙيو آهي ۽ اسلام جي دين کان سواء ٻي ڪا جيڪا ڳالهه جيڪو ماڻهو ڳولي ٿو ته پوء انهي کي جيڪو آهي سو اها قبول نه آهي الله تعالي وٽ اها هن ۾ سورت آل عمران منجهه ايڪاسي آيت کان ٻياسي ٽياسي ۾ جي اهي ڳالهيون اچي ويون هاڻي هتي ان جو ذڪر آهي ٻين نبين سان مثلاً موسيٰ عليه السلام سان جيڪو واعدو ٿيل آهي ڪووننٽ ان جي ڳالهه

شدت وارو تمام سخت قسم جو ميثاق ورتو ويو يعني ان تي تمام گهڻي اصرار ڪيو ويو ته اهڙي قسم جو هي ميثاق توهان سان آهي غليظ يعني پڪو پختو جيڪو آهي سو ميثاق ڪيو ڇاجي لاء ميثاق اهو ڪيو ويو يسئل الصادقين عن صدقهم ته جيئن پڇيو چيو وڃي پڇيو وڃي سچ چوڻ وارن کان سچ جو

عذاب اليم آهي هاڻ اعد جيڪو آهي هتي اعد معنيٰ تيار ڪري رکيو آهي اسان هاڻ اهو لفظ هتي بار بار ايندو ته جيڪي چڱائي ڪرڻ وارا آهن هن سورت ۾ بار بار اچي ٿو اهو لفظ يا انهي منجهان جيڪي روٽ مان نڪرن ٿا ٻيا لفظ اهي بار بار اچن ٿا ته جيڪي چڱائي ڪرڻ وارا آهن انهن جي لاء اسان تيار ڪري رکي آهي چڱائي انهن جي لاء تيار ڪري رکي آهي جنت ۽ جيڪي ڪافر آهن انهن جي لاء اسان تيار ڪري رکيو آهي جهنم انهن جي لاء تيار ڪري رکيو آهي اسان عذاب جو تيار ڪرڻ جي اعدّ لل، اعدّت لل اعدّت لل جي مطلب ته اهڙي نموني سان اهي لفظ آهن اچن ٿا هن ۾ عذابًا اليما وڏي قسم جو عذاب هاڻي فرمائي ٿو هتان هي اٺين آيت ايستائين پوري ٿي هاڻي نائين آيت کان وٺي نائين آيت کان وٺي ستاويهين آيت تائين جيڪي آهي سو سورت احزاب احزاب جيڪو جنگ آهي خندق جي جيڪا جنگ آهي ڇا ان جو ذڪر آهي ان متعلق ان ڏانهن اشارا آهن مطلب تفصيل ان ۾ ڪونهي پر ٻيو اشارا آهن ان منجهه هاڻي ته فرمايو ته يا ايها الذين آمنوا اذڪروا نعمت الله الله جي نعمت ياد ڪريو اي مومنو الله جي نعمت ياد ڪريو، ڪهڙي نعمت؟ عليڪ جيڪا توهان تي ٿي، عليڪم اذ جاءتڪم جنود توهان تي جنود آيا، توهان تي لشڪر آيا چڙهه چڙهائي ڪري پنهنجو احزاب وارا فارسلنا عليهم ريحا پوء اسان انهن تي هوا موڪليسون ريح آخر ۾ جن ۾ ڀڄي نڪتا ڀڳا وٺي ته اها ڄڻ هوا هئي.

ريحا و جنودا لم تروها ۽ ٻيو لشڪر موڪليو اسان جيڪو توهان ڏٺو ڪونه ٿي يعني ڪهڙو لشڪر هو ملائڪن جو لشڪر هو هاڻ ڏسو بدر ۾ ملائڪن جو لشڪر آيو ۽ هتي ملائڪن جي لشڪر جي ڳالهه آهي وري حنين جي جنگ ۾ ملائڪن جي لشڪر جي ڳالهه آهي مطلب ته لشڪر آهن جيڪي ڏسڻ ۾ ڪونه ٿا اچن حضرت موسا عليه السلام جڏهن ويو ٿي پنهنجي درياهه تي پار ڪيائين ته پوء ملائڪ الله تعالا موڪليا جن پنهنجو هنن کي ڌڪيليو فرعون جي لشڪر کي وڌو پنهنجي سمنڊ ۾ ۽ ان کان پوء غرق ڪيائونس پوء اهي ڄڻ لشڪر آهن الله تعاليٰ جا جيڪي ڏسڻ ۾ ڪونه ٿا اچن هاڻي ڪيتريون شيون آهن لم تروها هتي الله تعاليٰ فرمايو جيڪي توهين ڏسو ڪونه ٿا هاڻي اسان جنن جي ڳالهه ڪندا آهيون پوء وري ڪي ماڻهو چوندا جن آهن ڪونه ڪو اهو خيال آهي رڳو خيال ڪونهي ڪا شيء آهي مخلوق آهي هاڻي پوء ائين خبر پئي ته ڀئي ڪيترا بئڪٽيريا آهن، ڪيترا جرمس آهن، ڪيترا ڇا وائرسون آهن، ڪهڙيون ڪهڙيون ريز آهن، ڪهڙيون شيون آهن، جيڪي ڏسڻ ۾ ڪونه ٿيون اچن. مطلب ته ميگنيفائنگ گلاس سان ڏسجن ٿيون يا ڪنهن ٻي ليول سان ڏسجن ٿيون، ايڪس ريز سان ڏسجن ٿيون، فلاڻي شين سان ڏسجن ٿيون. هاڻ اهي شيون آهن جيڪي ڏسڻ ۾ نٿيون اچن ته هن دنيا ۾ گهڻيون ڳالهيون سورت ڪهف ۾ جا آهي ته ڀئي دنيا جي ٻن ليولن سان هلي پئي. حضرت موسيٰ عليه السلام شريعت جو صاحب هن کي اهي شيون ڏسڻ ۾ نٿيون اچن جيڪي حضرت خضر عليه السلام کي اچن ٿيون نالو هن نبي جو ناهي ڏنل يا ملائڪ آهي يا نبي آهي يا ماڻهو آهي يا ڪير آهي جيڪو حضرت موسيٰ عليه السلام سان سورت ڪهف ۾ ملي ٿو پوء هيئن ڳالهه ڪري ٿو هيئن ڳالهه ٻيڙيء کي ڀڃي ٿو يا تختو ڪڍي ٿو يا ڇوڪر کي ماري ٿو يا ڀت کي ٺاهي ٿو جيڪو ڪير آهي الله تعالي کي خبر آهي وڌيڪ ڪي چوندا فرشتو آهي ڪي چوندا نبي آهي ڪو چوندا ڪو مطلب ڇا آهي بهرحال اهي هڪ دنيا ڪائنات يعني ساڳي دنيا منجهه هڪڙي ٻي به آهي جيڪا اسپرچوئل آهي يا اَن سين آهي انوزبل آهي اسانکي ڏسڻ ۾ ڪونه ٿي اچي ان ڪري نه ڏسڻ واريون شيون الله تعاليٰ ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي، جنت جهنم ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي مطلب گهڻيون شيون آهن جيڪي ڏسڻ ۾ اچن ٿيون پر ڪي انسٽرومينٽ پوء هاڻ ماڻهو پيدا ڪري ٿا ٺاهيا آهن جن سان ڪي شيون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون پر سڀ شيء ته هن انسٽرومينٽ سان الله ڏسڻ ۾ ڪونه هاڻي ڪوشش ڪيائون پئي اڳئين دفعي ته اسين ڏسون ٿا الله تعاليٰ ڪٿي آهي ويٺو فرعون به اهڙي ڪوشش ڪئي هئي بالو